कर्मयोगः अर्जुन उवाच मिलित्वा पठ जायसी चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे തതേകം വദ നിശ്ചിത്യ യേന ശ്രേയോഹമാപ്നുയാം ശ്രീഭഗവാനുവാച ലോകേസ്മിन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नख ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानम् कर्मयोगेन योगिनाम् न कर्मणामनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसना देव सिद्धिं समधिगच्छति न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य तिष्ठत्यकर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते നിയതം കുരു കർമ്മത്വം കർമ്മജ്യായോ ഹ്യകർമ്മണ
ശരീരയാത്രാപി ച തേ ന പ്രസിദ്ധേത കർമ്മണാം യജ്ഞാർത്ഥാത് കർമ്മണോന്യത്ര ലോകോയം കർമ്മ ബന്ധനഃ തദർത്ഥം കർമ്മ കൗന്ദേയ മുക്തസംഗസമാചര सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वम् एष वोत्तिष्ठकामधुक् एतावत्पर्यन्तं वयं पठितवन्तः इदानीम् अग्रिमश्लोकं पश्यामः एकादशः श्लोकः देवान् भावयतानेन भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः परस्परं भावयन्तः श्रेयपरमवाप्स्यथा श्रेय परमवाप्स्यथा कथम् इदानीं पदच्छेदं कृत्वा पश्यामः देवान् भावयतानेन इति अस्ति कथं पदच्छेदं कुर्मः अनेन इत्युक्ते देवान् वदतु भावयत उत्तमं भावयत अनेन देवान् भावयत अनेन देवान् भावयतानेन ते एवमेव देवाः देवाः भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ तत्रापि अस्ति पर परं परम् अवाप्स्यथ परम् अवाप्स्यथ एवमस्ति इदानीं पदानि देवान् भावयत अनेन ते देवाः भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परम् अवाप्स्यथ परम् अवाप्स्यथ इदानीं पठितुं शक्नुमः किल देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ अनेन अनेन इत्युक्ते कस्य विषये इदानीं वदति यज्ञविषये वदति किल गतश्लोके यज्ञविषये उक्तवन्तः तस्मात् अनेन इत्युक्ते यज्ञेन एतेन यज्ञेन देवान् देवाः अत्र अर्थः दत्तः अस्ति इन्द्रादिदेवाः वयं तस्य अर्थविषये अग्रे चिन्तनं कुर्मः देवाः इत्युक्ते कः अर्थः भावयत वर्धयत इति वर्धनं करोतु इत्यर्थः ते देवाः इत्युक्ते इन्द्रादिदेवाः एते इन्द्रादिदेवाः वः इत्युक्ते युष्मान् इत्युक्ते भव भवतः युष्मान् भावयन्तु वर्धयन्तु परस्परम् एवं परस्परम् इत्युक्ते अन्योन्यम् एवं भावयन्तः इत्युक्ते वर्धयन्तः परस्परं वर्धयन्तः परं श्रेयः परं श्रेयः इत्युक्ते उत्तमस्थानम् उत्तमं हितं स्थानम् अवाप्स्यथ लब्धम् एवं प्राप्नोति लब्धम् लब्धं भवति इत्यर्थः अत्र किं वदति अनेन यज्ञेन इदानीं गतश्लोके किम् उक्तवन्तः यज्ञं करोतु इति उक्तवन्तः यज्ञेन एव कथं कार्यं करणीयं सः यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वम् एषवोत्तिष्ठकामधुक् एवं यज्ञस्य आचरणं करोतु इति उक्तवन्तः इदानीम् अस्मिन् श्लोके वदति യജ്ഞേന കിം കരണീയം इति वदति മനുഷ്യാणां समीपं वदति भवन्तः यज्ञेन देवानां पोषणं कुर्वन्तु यज्ञं करोति चेत् किं भवति देवानां कृते पोषणं भवति देवाः भवतां गृहे अनुग्रहं यच्छन्तु भवन् मनुष्याः यज्ञं कुर्वन्ति चेदेव देवाः वर्धनं प्राप्नुवन्ति देवाः साहाय्यं कुर्वन्ति चेदेव मनुष्याः सुखेन जीवनं कर्तुं शक्नुवन्ति एतत् अवगच्छति एतत् प्र प्रथमम् एकैकसोपानशः वयम् अग्रे गच्छामः इदानीं वदति एकादशश्लोकः महोदय एकादश लेवेन्त् एकवारं प्रदर्शय यदा मनुष्याः यागं कुर्वन्ति अथवा यज्ञं कुर्वन्ति तदा देवानां वर्धनं भवति देवानां पोषणं भवति यदा देवाः अनुग्रहं कुर्वन्ति तदा मनुष्याणां सुखं भवति अथवा वर्धनं भवति सुखं भवति सत्यमेव सुखं भवति एवं परस्परं किं करणीयम् భావయంతః పరస్పరం వర్ధయంతः భవంతः జీవనే సుఖం ప్రాప్నువంతు జీవने సుఖం ప్రాప్తుम् एकः మార్గः వదతి జీవనే సుఖం ప్రాప్తవ్యం ఇత్యుక్తే కిం కరణీయం యజ్ఞరూపేణ कर्म करणीयं किल इदानीं जीवने सुखं भवितव्यम् इत्युक्ते किं करणीयम् इत्येव प्रश्नः यज्ञरूपेण कर्म यज्ञ यज्ञरूपेण यदा कर्म करोति जीवने सुखं भवति किन्तु अन्यथा कर्म करोति चेत् किं भवति इति वदति बन्धनं भवति अत्र कानिचन पदानि सन्ति तस्य अर्थः अस्माभिः चिन्तनीयः अत्र पश्यतु एकैकम् एकैकविषयः अवगन्तव्यः यज्ञः इत्युक्ते प्रथमविषयः कः कथं सुखं प्राप्तुं शक्यते सुखमित्युक्ते शान्ति समाधानं अस्माकम् आनन्दः वास्तविकतया अस्माकम् आनन्दः आनन्दः प्राप्तव्यः इत्युक्ते किं करणीयं यज्ञरूपेण कर्म करणीयं कर्म करोति चेत् कर्म फले भवतः इच्छा भवति अथवा फले भवतः इच्छा फलं मम भवतु इति यदा इच्छा भवति तस्मिन् समये कर्मबन्धनं भवति तेन पुण्यपापं भवति भवान् अस्मिन् संसारचक्रे भवान् पुनः पतति किन्तु तद् विना भवान् आनन्दं प्राप्तुम् इच्छति चेत् भवता किं करणीयं कर्म करोतु कथं करोतु यज्ञरूपेण करोतु यज्ञरूपेण कत् कर्म करणीयं कृत्वा किम् इति अत्र वदति परस्परं पर परस्परमित्युक्ते अन्योन्यं सुखं वर्धयतु के परस्परं सुखं वर्धयन्तु इति वदति मनुष्याः देवानां सुखं वर्धयन्तु देवाः मनुष्याणां सुखं वर्धयन्तु मन् मनुष्यैः किं करणीयं यज्ञ यज्ञं करोति चेत् देवानां सुखवर्धनं भवति देवैः देवाः किं कुर्वन्ति अनुग्रहं कुर्वन्ति वस्तुतया देवः इत्युक्ते किम् अत्र अनि यज्ञम् इति वयं चिन्तयामः सा स्वाभाविकतया एकयज्ञविषये वयं जानीमः कथम् इदानीं पश्यतु वृष्टिनिमित्तं करोति किल अथवा पुत्रकामेष्टि यागः भिन्नभिन्नयागविषये वयं पठितवन्तः किन्तु तादृशयागविषये न वदति अत्र तत् अपि एतस्य एक स्वरूपम् एक सिम्पोलिक् अस्ति तत् खलु वस्तुतया अत्र कस्मिन् विषये वदति कीदृशयागविषये वदति अथवा अत्रत्य देवाः के तादृशरीत्या किञ्चित् चिन्तनं करणीयम् अत्र इन्द्रादिदेवाः इति अर्थम् अर्थः दत्तः अस्ति दे वस्तुतया देवाः इत्युक्ते के वयं पूर्वम् एकवारम् एतस्मिन् विषये चिन्तनं कृतवन्तः देवाः इत्युक्ते प्र एकैक इन्द्रियस्य पृष्ठतः अपि വിദ്യമാന വിദ്യമാനശക്തിഹി എവ ദേവ ഏകൈക ഇന്ദ്രിയം അസ്തി അസ്മാകം അസ്മാകം ശരീരെ പഞ്ച ഇന്ദ്രിയാണി സന്തി ഇല്ല നേത്രം ഇതി അസ്തി അഥവാ ശ്രോത്രം ഇതി അസ്തി തൊക്ക് ഇതി അസ്തി ജിഹ്വ ഇതി അസ്തി ഇല്ല എവം പഞ്ചവിധ ഇന്ദ്രിയാണി കിം പഞ്ച ഇന്ദ്രിയ നാസിക പഞ്ച ഇന്ദ്രിയാണാം ദ്വാര വയം विषयग्रहणं कुर्मः सत्यं सत्यं तत् विना किमस्ति मनः अस्ति बुद्धिः अस्ति सत्यं मनः बुद्धि पञ्च इन्द्रियाणि इदानीं देवाः के इति अवगन्तुम् अस्माभिः किं करणीयम् इत्युक्ते पञ्च इन्द्रियाणि सन्ति एकैक इन्द्रियं स्वीकरोतु नेत्र इन्द्रियमस्ति इति कारणेन अहं पश्यामि वा നേത്ര ഇന്ദ്രിയദ്വാര അഹം പശ്യാമി മമ ദർശനസ്യ മമ അഹം പശ്യാമി ഇത്യസ്യ അസ്തി നേത്ര ഇന്ദ്രിയം കിന്തു നേത്രം അസ്തി ചേത് അഹം ന പശ്യാമി സത്യം ഇതാനും ഗീതാ പുസ്തകം അത്ര അസ്തി അഹം ഗീതാപുസ്തകം പശ്യന് നാസ്മി മമ നേത്രമപി അസ്തി ഗീതാപുസ്തകം അപി അസ്തി കഥ അഹം ഗീതാ പുസ്തകം പശ്യതി कदा वेन् नेत्रद्वारा पश्यामि सत्यं किन्तु कदा अहं पश्यामि यदा मम बुद्धि मम बुद्धि वदति सत्यं नेत्र इन्द्रियस्य पृष्ठतः विद्यमान मम बुद्धिशक्तिः वदति भवान् नेत्र इन्द्रियद्वारा पश्यतु इति वदति भवान् तत्र पश्य तत् पश्यति अथवा अहं भवन्तं पश्यामि कारणं किं यदा मम अन्तरङ्गे द्रष्टुम् एका इच्छा आगच्छति सा इच्छा तद् बुद्धिमध्ये आगच्छति मनसि आगच्छति तद् इन्द्रियं प्रति ददाति एवमेव किल एकैककार्यं सम्भवति सत्यम् इदानीं तत्र बस् यानानि गच्छन्ति बहु शब्दः अस्ति वयं न शृणुमः किमर्थं वयं न शृणुमः बस् यानानि न गच्छन्ति वा गच्छन्ति शब्दः नास्ति वा अस्ति किमर्थं वयं न शृणुमः अस्माकं श्रोत्र इन्द्रियस्य श्रद्धा इति वयं वदामः अथवा तस्य पृष्ठतः विद्यमानबुद्धिः तत्र श्रद्धां न दत्तवन्तः किल इदानीं गीतावर्गस्य विषये वयं चिन्तयामः तस्मात् बुद्धिः अत्र अस्ति गीतावर्गं शृणुमः വസ്തു अपि अस्ति इन्द्रियम् अपि अस्ति इति कारणेन केवलं दर्शनं न चलति एतत् उपकरणमेव किन्तु कदा दर्शनं चलति किञ्चित् डेप्त् अस्ति एतत् कदा दर्शनं भविष्यति इन्द्रियाणां पृष्ठतः विद्यमानदेवताः अथवा बुद्धिः इति वदतु मनः इति वदतु इत्युक्ते सा शक्तिः शक्तिः एव किल सा एकशक्तिः एव इन्द्रियाणां पृष्ठतः विद्यमानशक्तिः अस्मान् तद् दर्शयति तत् पश्यतु इति यदा वदति तदा एव वयं पश्यामः अवगच्छति इन्द्रियाणां द्वारा कदा वयं कर्म कुर्मः एतत् सर्वं कर्म एव खलु दर्शनम् अथवा चलनं मम ज्ञानेन्द्रियद्वारा अथवा कर्मेन्द्रियद्वारा अहं कार्याणि करोमि सर्वं भगवान् पूर्वम् उक्तवान् कर्मेन्द्रियाणि संयम्य उपविशति चेत् न भविष्यति किल ज्ञानेन्द्रियाणां कर्मेन्द्रियाणाम् अपि चलनस्य अथवा दर्शनस्य श्रवणस्य कारणं किं तस्य पृष्ठतः विद्यमानशक्तिः यत् स्पष्टमस्ति सा शक्ति एव देवता तस्मादेव इन्द्रादिदेवता इति वदति इन्द्रियाणां पृष्ठतः विद्यमानदेवताः एतत् एक भिन्नरीत्या एकचिन्तनमस्ति इन्द्रियाणां पृष्ठतः विद्यमानदेवताः एव सा एव शक्तयः तस्य नाम एव शक्तयः सा शक्तिः एव देवता अत्र इदानीं तद् वयम् अवगतवन्तः देवानां पोषणं भवन्तः कुर्वन्तु यज्ञेन इन्द्रियस्य पोषणं न करोतु इन्द्रियस्य पृष्ठतः विद्यमानदेवताः इत्युक्ते शक्तयः तेषां चिन्तनं करोतु इत्युक्ते एतद् बहु सम्यक् रीत्या छान्दोक्य उपनिषत् मध्ये तद् वदति एवमेव वदति एकयज्ञम् इत्युक्ते किं वैश्वानर यज्ञम् इति वदति तत्र कथम् इति तत् सम्यक् विवरणं करोति तत्र तत्र एक कथारूपेण वदति अस्माकं शरीरे विद्यमान सर्व इन्द्रियाणि एकस्मिन् दिने एवं चिन्तितवन्तः अहमेव प्रधानी अस्मि प्रधानी इत्युक्ते इम्पोर्टेण्ट् मम एव बहु मुख्यत्वम् जीवने प्रथमं जिह्वा जिह्वा इत्युक्ते वाक् वाक् इन्द्रियं चिन्तितवन्तः अहमेव बहु मुख्य मुख्यः स सर्वे मिलित्वा कस्य ब्रह्म समीपं गत्वा ब्रह्मणः समीपं गत्वा प्रश्नं पृच्छति कस्य मुख्यत्वमस्ति इति सः किमपि उत्तरं न वदति उपनिषत् कथा अस्ति सः वदति भवन्तः एककार्यं कुर्वन्तु एकैकः एकैकदिनं भवतां कार्यं न करोतु तदा अवगन्तुं शक्यते किल प्रथमदिने वाक् जिह्व तस्य कार्यं समापितवती इत्युक्ते वाक् यदस्ति तस्य पृष्ठतः विद्यमानबुद्धिशक्तिः देवता किं कृतवती अहमद्य कार्यं न करोमि इति चिन्तितवन्तः वाक् गता एकदिनानन्तरम् अथवा दिनद्वयानन्तरं दिनत्रयानन्तरं वाक् आगत्य पृच्छति अहं न आसम् भवतां जीवने किमपि कष्टमासीत् वा भवन्तः जीवितवन्तः वा सर्वे उक्तवन्तः वयं सुखेन जीवनं कृतवन्तः वाक् नास्ति इत्युक्ते बहु स्वस्थता आसीत् इति स्वस्थता इति न वयं जानीमः किल बहु जनाः जन्मना वक्तुं न शक्यते किल किं वदामः सम्भाषणं कर्तुं न शक्नुवन्ति मूकाः ते जीवनं कुर्वन्ति किल सर्वाणि कार्याणि ते कुर्वन्ति सर्वविधकार्याणि ते कुर्वन्ति अथवा वयमेव अवगन्तुं शक्नुमः कदाचित् वयं सम्यक् सम्भाषणं कुर्वन्तः भवामः एकस्मिन् दिने अस्माकं ध्वनि गच्छति इत्युक्ते वा किं वोकल् कोड् कार्यं न करोति इति चिन्तयतु किल तादृशबहुजनाः सन्ति किल मध्ये तत् कार्यं न करोति कार्यं न करोति इत्युक्ते तस्य मरणं भवति वा न सः न वदति किन्तु सः जीवति तदा सः अवगतवान् अहं नास्मि चेदपि भविष्यति अनन्तरदिने नेत्र इन्द्रिय नेत्र इन्द्रियस्य पृष्ठतः विद्यमानदेवता कार्यं न करोति इति चिन्तनं कृतवन्तः तदापि नेत्रं विनापि बहवः वयं विश्वे पश्यामः सर्वाणि कार्याणि ते कुर्वन्तः सन्ति एवं एकैकदिने एकैकिन्द्रियं कृतवन्तः तदापि जीवनं तु अग्रे चलति अन्तिमं मनः गतं मनः गच्छति चेत् किं भवति विभ्रान्तिः भवति किल मनः गच्छति चेत् विभ्रान्तिः भवति वयं न जानीमः किन्तु वयं न जानीमः तस्मिन् लोके अधिकं सुखमस्ति वा अस्मिन् लोके सुखमस्ति वा कः जानाति किल यदा मन मनः कार्यं न करोति तस् मनसः पृष्ठतः विद्यमानदेवता कार्यं न करोति तदा विभ्रान्तिः अभवत् वयं सर्वे लोके विद्यमानाः सर्वे चिन्तयन्ति ते तेषां किमपि रोगः अस्ति इति किन्तु वास्तविकतया ते अन्यलोके जीवनं कुर्वन्ति तदापि जीवनं तु न समाप्तं तदनन्तरम् एकस्मिन् दिने अन्ततो गत्वा बुद्धिः गता बुद्धिः गच्छति चेदपि जीवनं चलति वयं दृष्टवन्तः इदानीं रोगः अस्ति किल यदा वार्धक्यम् आगच्छति बुद्धि इन्द्रियमस्ति किल तस्य पृष्ठतः विद्यमानदेवता कार्यं न करोति चेत् किं रोगः सर्वत्र वयं दृ पश्यामः किल अल्शिमेर्स् इति वदामः इत्युक्ते तस्य ज्ञानमेव गतं यद्यद् बहुविधम् अस्ति किल बहु विचित्रमस्ति पूर्वकालं सर्वं स्मरति किल बाल्यकालस्य कार्याणि स्मरन्ति स्वस्य पतिपत्नी चेत् परस्परं न जानन्ति अथवा गृहे विद्यमानजनान् न जानन्ति बाल्यकालस्य सर्वस्मरणा अस्ति एवं किमपि किमपि तत्र भवति सर्वाणि इन्द्रियाणि अथवा इन्द्रियाणां पृष्ठतः विद्यमानदेवताः एवं तेषां कार्यं न कुर्मः इति उक्त्वा गतवन्तः तथापि जीवनं तु चलति अन्ततो गत्वा സർവേ ഇന്ദ്രിയാണി യഥാ ആഗതവന്ത പ്രാണ ഗത തഥാ ഉപനിഷ ഛാന്തോക്യ ഉപനിഷതി അസ്തി എഷ കഥ യഥാ പ്രാണ ഗത പുനഃ ബോധ നേത്രം അസ്തി കിം പ്രയോജനം ഇല്ല നേത്രം തു അസ്തി ഇവ തത്ര ബോധ ശ്രോത്രം അസ്തി തൊക്ക അസ്തി സർവാണി ഇന്ദ്രിയാണി സന്തി കിന്തു ശരീരം മന്ദം മന്ദം മന്ദം കിം ബോധി शैत्यं जायमानमस्ति इत्युक्ते तेन सह प्राणाः यदा गताः ततः आरभ्य एक एक इन्द्रियमपि तस्य पृष्ठतः गच्छति एतस्य कः अर्थः कस्य प्राधान्यं कस्य मुख्यत्वं वक्तव्यमेव नास्ति किल इदानीमेव यज्ञम् इत्युक्ते किम् इत्युक्ते प्राणस्य अथवा प्राणानां प्राणः शब्दः बहुवचने प्रयोगं करोति स्वाभाविकतया प्राणानां मुख्यत्वं दत्वा भवान् कार्यं करोति चेत् तत्सर्वं किं भवति यज्ञ भवति किन्तु इन्द्रियाणां मुख्यत्वम् इन्द्रियाणाम् इत्युक्ते विषयाणां मुख्यत्वं दत्वा इन्द्रियाणां सम्बन्धः कुत्र विषये एव किल एतद् अवगच्छति चेदेव वयं अग्रे गन्तुं शक्यते इत्युक्ते यज्ञः इत्युक्ते किम् इति वद वदन्नस्मि प्राणानां मुख्यत्वं दत्त्वा भवान् किं किं कार्यं करोति तत्सर्वं किं भविष्यति यज्ञः भवति विषयाणां मुख्यत्वं दत्त्वा भवान् कार्यं करोति चेत् किं भवति बन्धनं एतत् अस्माकं जीवने वयम् अनुवर्तयितुं शक्नुमः वयं कर्तुं शक्नुमः प्रतिकार्यकरणसमये एवं चिन्तयामः चेत् पर्याप्तम् अहम् एतद् प्राण प्राणमुख्यत्वं प्राणानाम् उपरि मुख्यत्वं दत्वा कुर्वन्नस्मि वा अथवा विषयाणाम् उपरि मुख्यत्वं दत्वा कुर्वन्नस्मि वा बहूनि उदाहरणानि वयं द्रष्टुं शक्यते जीवनस्य एकैकं सन्दर्भं स्वीकृत्य वयं द्रष्टुं शक्नुमः पूर्वकाले यदा वयं एकैक संस्कृतिपरिवर्तनम् इति वदामः किल कथं भवति इति वयम् अवगन्तुं शक्नुमः चिन्तयन्तु इदानीम् अस्माकं सर्वेषां बाल्यकाले वयं श्रुतवन्तः एकः विदेशं प्रति उद्योगार्थं गच्छति इति चिन्तयतु गृहे पञ्चषड् पुत्राः सन्ति अथवा पुत्रपुत्र्यः सन्ति एकः किञ्चित् सम्यक् पठितवान् विदेशं गच्छति इति वदति चेत् टु जनरेशन् पूर्वं मातापितरः वदन्ति स्म भवान् न गच्छतु अत्रैव भवतु यद् अस्ति तद् खादित्वा वयं सर्वे मिलित्वा जीवनं कुर्मः वदति वा न वा वदति किल अहमपि श्रुतवान् एतत् किन्तु अद्य इदानीन्तन जनरेशन् चिन्तयतु कथं वदति एकः पुत्रः वदति चिन्तयतु अहं विदेशं गच्छामि इति वदति गच्छतु इति वदति किल ಸಂತೋಷೇಣ ವದತಿ ಭವಾನ್ ಗಚ್ಚದು ಗತ್ವ ಉದ್ಯೋಗಂ ಕರೋದು ಧನ ಸಂಪಾದಯದು ಇಲ್ಲ ತಸಿ ಪೃಷ್ಠತಃ ಕಹ ಧನ ಸಂಪಾದನಮೇವ ಅನ್ಯತ್ ಕಿಮಪಿ ನಾಸ್ತಿ ಅಸ್ಮಾಕಂ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಮಾತಾಪಿತರಹ ಅಹಂ ಉಕ್ತವಾನ್ ಪೂರ್ವ ಜನರೇಷನ್ ದ್ವಯಂ ಪೂರ್ವಂ ಚಿಂತೆಯದು ಭವಾನ್ ಗೃಹೆ ಏವ ಬವದು ಅತ್ರ ಯದಸ್ತಿ ತದ್ ವಯಂ ಸರ್ವೇ ಮಿಳಿತ್ವಾ ವಯಂ ಜೀವನಂ ಕುರ್ಮಹ ಇತಿ ವದಂತಿ ಸ್ಮ ಇದಾನಿಂ ಕದಮೇವಂ ಪರಿವರ್ತನಮಭವತ್ दर्शनस्य परिवर्तनं तस्मिन् समये किं चिन्तयन्तः आसन् एका माता अथवा पिता वदति इति चेत् भवान् न गच्छतु अत्रैव वद भवतु इति वदति तस्याः कथनस्य तात्पर्यं किं सा प्राणविषये प्राधान्यं ददाति कस्य प्राणविषये पुत्रस्य किल पुत्रः मया सह भवतु मया सह इत्युक्ते तत्र स्वार्थता न पुत्रः अत्र भवतु तस्य प्राणः एव मुख्यः सः एव मुख्यः तेन द्वारा प्राप्यमानं धनं न तेन द्वारा कीदृशस्थानमहं प्राप्नोमि इदानीमस्ति किल मम पुत्रः गल्फ् मध्ये अस्ति अथवा मम पुत्रः अमेरिका मध्ये अस्ति मम पुत्रः अन्यराज्ये अस्ति इति वदन्ति एकः अभिमानः अभिमानः मुख्यं तेषां नासीत् अथवा धनं मुख्यं न आसीत् स्थानं मुख्यं न आसीत् तेषां मुख्यत्वं कुत्र आसीत् प्राण प्राणानाम् उपरि एव ते मुख्यत्वं दत्तवन्तः भवान् भवतु तावदेव एतद् गत्वा गत्वा गत्वा कियत् पर्यन्तं गतम् एकैकगृहस्य स्थितिं स्वीकृत्य पश्यतु केवलं वृद्धा माता एव गृहे भवति कति गृहाणि सन्ति चेन्नैनगरे अहं कार्यं कृतवान् तस्मात् अहं जानामि कति गृहाणि सन्ति पुत्रः कुत्र मध्ये अस्ति पुत्री कुत्र अमेरिका किमर्थं किं कुर्वन् अस्ति तत्र उद्योगं करोति सः तत्र जीवनं करोति सः अपि आनन्दं न अनुभवति गृहे विद्यमानजनाः अपि आनन्दं न अनुभवति एतदेव अहम् उक्तवान् विषयाणां पृष्ठतः गच्छति तद् किं करोति यज्ञरूपेण विद्यमानकर्म नास्ति किन्तु प्राणानां पृष्ठतः गच्छतु तत् यज्ञरूपेण सामान्यम् एकम् उदाहरणम् उक्तवान् यत्र कुत्रापि एतत् वयं स्वीकर्तुं शक्नुमः एतदेव किमपि औषधं औषधस्य एतत् पश्य इदानीं यत् किमपि भवतु एक औषधं यदा औषधस्य निर्माणं करोति औषधेन वस्तुतया किं चिन्तयति एक औषधस्य निर्माणं यदा करोति एक कम्पनी एक फ्याक्टरि मध्ये अथवा कम्पनी मध्ये यदा एक औषधस्य निर्माणं करोति एतेन औषधेन प्राणरक्षणं करणीयम् इत्येव मुख्यत्वं स्यात् किन्तु तस्मिन् विषये चिन्तयति वा एतेन अधिकं धनं सम्पादनीयम् इति चिन्तनं भवति वा धनं तदेव सत्यमस्ति पश्यतु तेन कारणेन किं सम्पूर्णशास्त्र अध्ययनं शास्त्रम् इत्युक्ते अहम् आधुनिक एतत् विषये वदामि सैन्स् तस्य सर्वस्यापि गमनं विषयस्य पृष्ठतः अस्ति अवगच्छति यदा विषयस्य पृष्ठतः गच्छति तत् कर्म किं न करोति आनन्दं न ददाति तेन कारणेन एव लोके किं नास्ति आनन्दः सन्मा समाधानम् अथवा आनन्दः सन्तोषः नास्ति कारणं विषयस्य विषये एव चिन्तनमस्ति पश्यतु एक औषधस्य निर्माणे भवन्तः चिन्तयतु औषधस्य किञ्चित् कस्यापि हिस्टरि स्वीकृत्य पठन्तु औषधस्य निर्माणे कति जीविनां मारणं कुर्वन्ति मारणं मीन्स् हननं कुर्वन्ति किल गिनिपिक् अनन्तरं वानराः सर्वं समाप्य किम् अण्डेवलप्ड् कण्ट्रीस् मध्ये जनाः किल भारत आफ्रिका मध्ये सर्व सर्वत्र जनानाम् उपरि प्रयोगं कृत्वा पश्यन्ति किल एतद् औषधं किमपि नूतन औषधस्य निर्माणं करोति ये श्रेष्ठजनाः इति चिन्तयन्तः सन्ति तेषाम् उपयोगात् पूर्वम् एतत् सर्वं कुत्र उपयोगं कुर्वन्ति मनुष्याणाम् उपरि कुत्र तेषाम् एतत् अस्ति प्राणविषये कुत्र चिन्तनमस्ति तेषां प्राणविषये चिन्तनं न तेषां ते चिन्तयन्ति विषयः एव तेषाम् एवमेव सर्वस्थानेषु औषधस्य विषये चिन्तयतु भोजनस्य विषये चिन्तयतु यत्किमपि वस्तुतया भोजनं किमर्थं भवेत् किन्तु अद्य एकैक होटेल् कथं चलति किल सर्वभोजनशालासु यदा भोजनस्य निर्माणं करोति तस्मिन् सन्दर्भे तैः कस्मिन् विषये चिन्तनीयं वस्तुतया चिन्तनीयं प्राणविषये चिन्तनीयं किल मनुष्याणां प्राणविषये जीवनविषये ते चिन्तयन्ति चेत् एतादृशभोजननिर्माणं न कुर्वन्ति किन्तु ते कस्मिन् विषये चिन्तयन्ति टेस्ट् विषये चिन्तयन्ति रुचि केवलं विषयस्य पृष्ठतः गच्छन्ति यदा विषयस्य पृष्ठतः गच्छति तत् कर्म किं न भवति यज्ञ न भवति प्राणविषये चिन्तयति चेत् यज्ञः भवति तावदेव अन्यत् किमपि नास्ति एतद् अन्येषां विषये एकैक उदाहरणं स्वीकृत्य वयं चिन्तितवन्तः सरलम् एतत् स्वयं वयम् अस्माकम् उपरि अपि एतदेव कुर्मः किल अस्माकमपि एकयज्ञं चलति सर्वकार्याणि व्यष्टिमध्ये अपि चिन्तनीयं समष्टिमध्ये अपि चिन्तनीयं व्यष्टिमध्ये इत्युक्ते कः अर्थः एकैकव्यक्तिशः इदानीं वयं व्यक्तिशः चिन्तनं कृतवन्तः तदेव अहम् उक्तवान् एकः उद्योगं प्राप्नोति विदेशं गच्छति व्यक्ति व्यक्तिशः कारणं व्यक्तिमध्ये यदस्ति तदेव समाजेपि आगच्छति किल व्यक्तीनां चिन्तनमेव समाजे आगच्छति किल अद्य वयं वदामः सर्व होटेल् सर्वभोजनशाला सर्वमपि केवलं धनविषये एव चिन्तनं चलति किल प्राक्टिकल् तदेव तद् विषयाणां पृष्ठतः तस्य कारणं किम् एकैकं मनुष्यं स्वीकृत्य चिन्तयतु तस्य जीवनं तदेव खलु इदानीं वयमपि वयम् अस्माकं जीवने अत्रैव वदति अग्रिमश्लोक तदनन्तरश्लोकं सर्वं यदा य यज्ञम् इति किम् इति वदति कियत् सम्यक् तत्र सः नयति इति पश्यतु सः वदति तदपि वैश्वानर वैश्वानर अग्नि मध्ये अन्नं स्वीकृत्य वयम् अन्तः स्थापयामः किल अहम् एक अन्नं स्वीकृत्य अहं खादामि तदेव अन्नं किं भवति अहम् उक्तवान् देवताः इत्युक्ते के के देवताः नेत्रस्य पृष्ठतः विद्यमान एका शक्तिः श्रोत्रस्य पृष् पृष्ठतः इत्युक्ते बेक् इति न चिन्तयतु तस्य नेत्रद्वारा कार्यं कारयति इति एका शक्ति किल अथवा श्रोत्रे कार्यं श्रवणम् इति कार्यं यत् करोति तत् सा शक्ति सा शक्ति एव देवता एषा देवता कथम् ऊर्जं प्राप्नोति कथम् ऊर्जं प्राप्नोति भव भवती कथं पश्यति अथवा कथं शृणोति कथं त्वक् इन्द्रियस्य देवतानां शक्तिः आगच्छति कथम् आगच्छति भोजनकारणेन अहं वा यदा वयं भोजनं कुर्मः अहं किञ्चित् इदानीं पश्यतु अत्र भिन्नभिन्नवस्तूनि सन्ति अत्र अन्न ओदनमस्ति रोटिका अस्ति अथवा क्वथितमस्ति अनन्तरं किं भिण्डी अस्ति अन्य भिन्नभिन्नवस्तूनि सन्ति एतानि वस्तूनि अहं मम मुखे स्थापयामि अनन्तरं तद् तत्र सलैव अस्ति किल तेन सह मिलित्वा अन्तः गच्छति तद् किं भविष्यति दहनं भवति दहनानन्तरं किं भवति पाक विपाक इति वदति तद् अस्माकं संस्कृतेन यदा वदति विपाकः भवति तत्र तत्र किं भवति तद् पञ्च वस्तूनि इति पञ्चतन्मात्राः ततः भवन्ति वस्तुतः किं भवति प्रथमं एकः क्रमः अस्ति किल यत् अन्नमहं खादामि तद् तत्र पाकः इति वयं यद् वदामः अथवा पचनम् इति वयं यद् वदामः तेन अन्ततो गत्वा तत् किं भवति रसः भवति सत्यं तदनन्तरं किं भवति मां मज्जा भवति मांसः भवति रक्तं भवति अनन्तरम् अन्ततो गत्वा शुक्लं भवति इत्युक्ते सप्तदातवः आगच्छन्ति तदा सत्यं किल सप्तदा धातुरूपेण तद् गच्छति किल ततः एकभागः मलरूपेण बहिर्गच्छति यद् न आवश्यकं तद् मलरूपेण गच्छति तद् कथमेव अन्य यद् अन्तः भवति तद् भिन्न सप्तधातवः भवन्ति सप्तधातवः तत्र यद् शुक्लपर्यन्तम् आगच्छति तद् किं भवति नेक्स्ट् जनरेशन् भवति पुनः जन्म भवति तदेव चक्रं किल अन्यत् यद् यद् गच्छति एकैकम् एकैकस्य शक्तिं ददाति सत्यं नेत्रस्य पृष्ठतः गत्वा नेत्रस्य पृष्ठतः दर्शनरूपेण या शक्तिः अस्ति यद् ऊर्जमस्ति तद् ऊर्जं कृते सहायं करोति नो चेत् न दृश्यते किल अन्नमेव किल तद् एवं सर्व इन्द्रियाणां पृष्ठतः गत्वा सा शक्तिं ददति तदेव उक्तवन्तः परस्परं भावयन्तः कथं भवन्तः यदा हवनं कुर्वन्ति किं हवनं भोजनं होम यदा कुर्वन्ति यज्ञं यदा कुर्वन्ति ता तेन यज्ञेन देवाः सन्तुष्टाः भवन्ति अवगतम् देवाः ते देवाः भवतः नेत्रेन्द्रियस्य अथवा श्रोत्रेन्द्रियस्य भवतः इन्द्रियाणां मनसः बुद्धेः सर्वं पृष्ठतः विद्यमानदेवताः किं प्राप्नुवन्ति सम्यक् कार्यं कुर्वन्ति यदा सम्यक् कार्यं कुर्वन्ति भवान् अपि आनन्दं प्राप्नोति अवगतं किन्तु तत्र प्राब्लं कुत्र एतत् हवनसन्दर्भे भवान् प्राणः एव मुख्यः इति आधारेण कार्यं करोति चेत् भवतः कर्मबन्ध न भवति अवगतम् एतत् कर्म तु करणीयमेव कर्म विना अस्माभिः किमपि कर्तुं न शक्यते भोजनं तु करणीयमेव किन्तु भोजनसन्दर्भे कथं भोजनं करणीयं प्राण प्राणानां मुख्यत्वं दत्वा करोतु तस्य नाम एव वैश्वानर अग्नि वैश्वानर अग्नि उपरि अथवा वैश्वानर अग्निमध्ये भवान् हवनं करोतु स्वाभाविकतया वयम् अद्य किं कुर्वन्तः स्मः यद् अस्माकं वैश्वानर अग्नि उपरि करणीयं तदेव वयं प्रार्थनां कुर्मः किल अत्रापि आगच्छति ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ബ്രഹ്മൈവ തേന ഗന്തവ്യം ബ്രഹ്മകർമ്മസമാധിന തത്ര कर्मबन्धनं न भवति तादृशं करोति कथं भवान् अर्पणं करोति तद् अन्नम् अन्नं हविस् यदस्ति ब्रह्मा कुत्र अर्पणं करोति ब्रह्मा अर्पणं कुत्र ब्रह्महवि तद् अग्नि वैश्वानरग्नि अस्माकम् अन्तरङ्गे विद्यमान अग्नि अग्निमध्ये एव करोति किल कदा भवान् खादति कदा भोजनं खादति यदा बुभुक्षा भवति तदा हङ्ग्री नास्ति चेत् खादनीयं नास्ति किल हङ् हङ्ग्री इति यदस्ति इच्छा खादितुम् एक इच्छा अस्ति सा इच्छा एव का अग्नि किल ब्रह्मार्पणं ब्रह्महवि तत्र अग्नि अपि तदेव हविस् अपि तदेव यः करोति सः अपि ब्रह्म एव यद् वस्तु भवान् स्थापयति तदपि ब्रह्म एव एतत् सर्वं समानमेव कदा तादृशदर्शनं यदा भवति तस्मिन् सन्दर्भे तादृशदर्शनं कदा भवति यदा यज्ञरूपेण भवान् करोति यज्ञम् इत्युक्ते किं यदा प्राणानां प्राधान्यं भवान् ददाति तस्मिन् सन्दर्भे पश्यतु अस्माकम् आरोग्यस्य विषये अपि केवलम् आरोग्यविषये न ततोपि अग्रिमविषये एव अत्र वदति यदा वयं वैश्वानर अग्निमध्ये यदा बुभुक्षा भवति तदा एव खादनीयम् इति वदन्ति किल बुभुक्षा समये एव अस्माभिः खादनीयं वयम् अधिकतया कदा वयं खादामः अथवा किमर्थं खादामः बुभुक्षानिवारणार्थं न खादामः बुभुक्षनिवारणार्थमेव भवान् खादति तादृशानि वस्तूनि एव भवान् प्रेषयति चेत् तद् यज्ञरूपेण भवान् करोति किन्तु भवान् कदा खादति यदा कदापि खादति अथवा किमर्थं खादति बहूनि वस्तूनि वयं किमर्थं खादामः विषय इच्छाकारणेन विषय इच्छा इत्युक्ते अवगच्छति विषयः एकैकविषयस्य उपरि अस्माकम् इच्छा किल जनाः किमर्थं सुरां पिबन्ति सुरः इत्युक्ते मद्यं पिबन्ति बुभुक्षां निवारयितुं वा हङ्ग्री निवारणार्थं पिबति वा न अथवा किमर्थं मांसं खादन्ति किमपि वस्तु अनावश्यकवस्तूनि किमर्थं वयम् अन्तः प्रेषयामः वयम् अस्माकं प्राणविषये जीवनविषये न चिन्तयामः कस्मिन् विषये चिन्तयामः विषयाणां पृष्ठतः गच्छामः तदेव भगवान् उक्तवान् विषयाणां पृष्ठतः गच्छति चेत् किं भवति इति द्वितीयाध्याये बहु सम्यक् उक्तवान् सिक्स्टि टु श्लोकतः इति चिन्तयामि तदेव भवेत् श्लोकसङ्ख्या सिक्स्टि टु तः वदति ध्यायतो विषयान् पुंस एवमेव उक्तवान् अन्यत् किमपि न उक्तवान् ध्यायतो विषयान् पुंस सङ्गस्तेषु उपजायते सङ्गात् सञ्जायते काम കാമാത് ക്രോധോപി ജായത്തെ ക്രോധാത് ഭവതി സമ്മോഹ സമ്മോഹ സ്മൃതിവിഭ്രമः സ്മൃതിഭ്രംശാत् ബുദ്ധിനാശः ബുദ്ധിനാശാत् प्रणश्यति सम्यक् विवरणं कृतवान् प्रणश्यति इत्युक्ते नाशः कथं नाशः भवति कथं भवान् कर्मकारणेन बन्धनं प्राप्नोति कथं भवान् पुनः पुनः संसारचक्रे एव भवति भवतः मनसि आगतविषय इच्छा अन्यत् किमपि नास्ति ततः एव मोचनं भवति ध्यानं करणीयम् इति वदन्ति जपः करणीयः इति वदन्ति जपः करणीयम् इति वदन्ति एतत् सर्वं किं वदन्ति किं करणीयमिति विषयस्य उपरि विद्यमान भवतः चिन्तनं त्यजतु अनन्तरं कस्य उपरि भवतः चिन्तनीयं प्राणविषये भवान् चिन्तनं करोतु तथैव तस्य एकप्रथम स्टेप् इति वयं चिन्तयितुं शक्नुमः अथवा तत्र गमनस्य मार्गः इति चिन्तयितुं शक्नुमः प्राणायामः प्राणः इत्युक्ते केवलं श्वासः एव न किन्तु तद तस्य एकः मुख्यभागः खलु श्वासं स्वीकरोति श्वासं निष्कासयति तत् तस्य एकः मुख्यभागः तस्मात् भवान् यदा प्राणविषये चिन्तनस्य आरम्भं करोति किं प्राणायामं करो प्राणायामं करोति इत्युक्ते किं वस्तुतः प्राणायामः किं भिन्नभिन्नरीत्या वयं श्वासस्य नियन्त्रणं कुर्मः किल प्रथमप्राणायामः अनुलोमविलोमप्राणायामः इति वदति सामान्यतया वदामि किम् अनुलोमविलोमप्राणायामः मृदा उपविशति शरीरस्य चलनं विना मृदा उपविश्य कथं वायुः अन्तः गच्छति प्राणाः प्राणवायुः कथम् अन्तः गच्छति कथं बहिर्गच्छति इति निरीक्षणं करोतु केवलम् अन्यत् किमपि न यदा भवान् तत् निरीक्षणं करोति तेन कः लाभः तेन किं भवति प्राणविषये भवतः चिन्तनम् आगच्छति यस्मिन् क्षणे प्राणविषये भवतः चिन्तनम् आगच्छति तदा विषयस्य चिन्तनं न्यूनं न्यूनं भवति तदेव तस्य सम्बन्धः नो चेत् अन्यथा प्रतिदिनम् अस्माकम् अभ्यासः कुत्र विषयाणां पृष्ठतः एव प्रातरारभ्य सायङ्कालपर्यन्तं शत शतशः अथवा सहस्रशः कर्माणि वयं कुर्मः सत्यं लघु लघु लघु लघु लघु लघु कर्म वयं कुर्मः सर्वाणि कार्याणि कुत्र गच्छन्ति कुत्र प्राधान्यं यच्छन्ति विषयस्य तत् अभ्यासेन पुनः पुनः तदेव कृत्वा कृत्वा कृत्वा कृत्वा कृत्वा अन्ततो गत्वा वयं कथम् अन्धकारे पतामः अवगन्तुमेव न शक्नुमः उपनिषत् बहु सम्यक् वदति सामान्यजनाः अन्धकारे पतन्ति अथवा गर्ते पतन्ति ये पण्डिताः सन्ति ये पठितवन्तः सन्ति ते ततोपि गर्ते पतन्ति तद् बहु विचित्ररीत्या भाति कदाचित् इत्युक्ते सः गत्वा पतति कथं न जानाति इति कारणेन पतति वयं सर्वे सामान्यतया वयम् अधिकम् अधिकम् अधिकं पठितवन्तः अथवा चिन्तयामः गवेषणं कुर्वन्तः किमपि किमपि कृत्वा अधिकाधिकविषयासक्तिं प्रति गच्छामः सत्यं तदेव तस्य अर्थः अधिककर्ते पतन्ति इत्युक्ते भवन्तः इदानीं चिन्तयतु वयम् इदानीम् एतत् सर्वं सरलतया अवगन्तुं शक्नुमः पञ्चविंशतिवर्षाणां पूर्वम् अस्माकं ग्रामीणजीवनं चिन्तयतु ते अपि विषयासक्तिमध्ये सर्वम् आसन् सत्यं किन्तु तेषाम् एतादृश्यः इच्छाः आसन् वा एतादृशी इच्छा इदानीं अहं मम पितामहः अहं चिन्तयामि एकग्रामे एव सन्तोषेण जीवनं व्यापितवान् सः प्रातःकाले उत्तिष्ठति प्रातः चतुर्वादने अथवा पञ्चवादने सः उत्तिष्ठति एक आयुधं स्वीकृत्य कृषिक्षेत्रं गच्छति तत्र किञ्चित् कार्यं करोति अनन्तरम् आगच्छति मन्दिरं गच्छति तस्य एकः लोकः आसीत् सः सम्यक् भोजनं करोति सम्यक् सर्वाणि कार्याणि करोति सम्यक् विवेकः आसीत् बहुषु विषयेषु मध्याह्नानन्तरं रामायणं महाभारतं तादृशग्रन्थानाम् अध्ययनं करोति जीवनं कुर्वन्नासीत् सः आनन्देन सः नैन्टि फैव् वा नैन्टि एय्ट् पर्यन्तं सः जीवनं कृतवान् गतवान् वयं सर्वे कथम् इदानीमेव अस्माकं कति अपायिण्ट् सन्ति अहम् अमेरिका आगमनानन्तरम् अहम् अवगतवान् एवमस्ति वा जीवनं भारते सर्वेषाम् एतादृशम् अस्ति वा एकस्य नेत्रस्य एक अपायिण्ट् कर्णस्य एक अपायिण्ट् नासिकायाः अन्य अपायिण्ट् കിഞ്ചിത് കാലാനന്തരം വാമനേത്രസ്യ ഭിന്നം ദക്ഷിണനേത്രസ്യ ഭിന്നം ആഗച്ഛതി ബഹു അത്ഭുതമിതി എന്ന ചിന്തയായിരുന്നു മമ ദന്തചികിത്സാ നിമിത്തം അഹം ഗതവാൻ അഹം അവഗതവാൻ സർവദന്താനാം ചികിത്സ ദന്തവൈദ്യ ന കുറുവന്തി കേചന കാനിചന കാര്യാണി കേചന ജനാ കുറുവന്തി തദർത്ഥം എവം സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ഗത്വ ഗത്വ एवं विशेष विशेषम् इति विचिन्त्य गत्वा गत्वा गत्वा किम् अभवत् समष्टिरूपेण एकदर्शनं समग्रं नष्टं किल शरीरम् एकसमष्टिः अस्ति किल केवलं मम हस्तस्य केवलं मम पादस्य कार्यं न चलति मम हस्तस्य पादस्य नेत्रस्य नासिकायाः सर्वस्यापि मिलित्वा एव किं वदति शरीरम् इति एकसमष्टिः इति वदति समानमेव अहमपि मनुष्यः भवान् मनुष्यः भवती अपि मनुष्यः भवान् अपि मनुष्यः वयं सर्वे मिलित्वा मनुष्यः इति एकः समष्टिः अस्ति सत्यं मनुष्यः मृगाः पक्षिणः सस्यानि एतत् सर्वं मिलित्वा अन्येकसमष्टिः अस्ति अस्ति वा न वा एतस्य सर्वस्यापि परस्परसम्बन्धः अस्ति तस्य नाम एव पारस्पर्यं तदेव तत्र उक्तवान् अहं यज्ञ इति पदम् अस्माकं केवलं व्यक्तिजीवने अहम् एतावत्पर्यन्तं विवरणं कृतवान् समानमेव एतत् कुत्र आगच्छति समष्टिमध्ये विश्वं सम्पूर्णम् एकं कुटुम्बं तदेव वसुधैव कुटुम्बकम् इति वयं वदामः अथवा मनुष्यस्य केवलं मनुष्याः न पर्याप्ताः सत्यम् अद्य मनुष्यः कथं चिन्तयति पूर्वम् उक्तवान् एक औषधनिर्माणार्थं बहु वानराणां मारणं कुर्वन्ति बहु किं वदामि गिनि गिनि पिक्स् इति अस्ति तेषां मारणं कुर्वन्ति भिन्नभिन्नजन्तूनां सहस्रसहस्र जन्तूनां जीवीनां हनन अनन्तरमेव एक औषधस्य निर्माणं कुर्वन्ति तद् औषधं पञ्चवर्षपर्यन्तमपि न तिष्ठति कति जनानां जीवनस्य रक्षणं करोति तेन एतत् सर्वमपि प्रपञ्चे कर्म अस्ति तत्रत्य कर्म प्राणविषये विचिन्त्य कर्म न कृतवन्तः किल तस्मादेव अणुशक्ति इति आविष्कारः अभवत् शास्त्रस्य बृहत् कार्यमिति वयं वदामः तस्य प्रयोजनं कुत्र चलति अणुशक्ति इति सः नोबेल् प्रैस् प्राप्तवान् अथवा अन्यत् किमपि प्राप्तवान् सैन्स् मध्ये अत्यन्तं बृहत् इति सर्वम् अपि वयं वदामः किन्तु प्रपञ्चस्य यत् समष्टिः अस्ति समग्रसमष्टि इत्यस्य एकः आत्मा अस्ति अथवा प्राणः अस्ति तस्मिन् विषये चिन्तनं विना यत् अध्ययनमभवत् अथवा यत् पठनमभवत् सः ततोपि अन्धकारे पतति इत्यर्थः सैम् अस्माकं व्यक्तिजीवनं पश्यामः चेदपि तदेव अथवा अस्माकं समष्टिजीवनं पश्यामः चेदपि तदेव द्वयमपि एतादृशमेव समानम् एतत् सामान्यरीत्या यज्ञपदस्य अहम् इदानीं विवरणं कृतवान् तत्र अन्य अन्यसङ्कल्पाः वयम् अन्यसन्दर्भे पश्यामः एकवारं पुनः श्लोकं दृष्ट्वा वयं समापयामः इदानीम् अत्रत्य पदानाम् अर्थज्ञानम् अभवत् किल कथम् अन्वयं कुर्मः अनेन अनेन इत्युक्ते यज्ञेन देवान् भावयत यज्ञेन देवानां वर्धनं कुर्वन्तु ते देवाः वः भावयन्तु ते भवतां वर्धनं कुर्वन्तु परस्परं भवन्तः यज्ञेन तेषां वर्धनं कुर्वन्तु ते भवतां वर्धनं कुर्वन्तु एवं परस्परं भावयन्तः परं श्रेयः अवाप्स्यथ परं श्रेयः इत्युक्ते किम् आत्यन्तिकश्रेयः इत्युक्ते किम् आनन्दः सन्तोषः भगवान् वदति भवतः कर्मकारणेन भवान् यद्यत् कार्यं करोति तेन कारणेन यज्ञरूपेण तत् करोतु യജ്ഞരൂപേണ ഭവാൻ കരോതി ചേത് കിം ഭവതി ഭവതഃ അഭി ആനന്ദഃ ഭവതി അന്യതാപി കർമ്മ കരോതി ചേത് ദേവാനാം വർധനം ഭവാൻ കുറുവാൻ അസ്തി തത്ര ഇത്യുക്തി ഇന്ദ്രിയാണാം പൃഷ്ഠതഃ വിദ്യമാന ശക്തി ഭവാൻ വർദ്ധയതി തത് ആവശ്യകമേവ തത് വിന പാരസ്പര്യം വിന ജീവനം കർത്തും ന ശക്യത പരസ്പരേ തത് വിന കിന്തു തത് കഥം കരണീയം യജ്ഞരൂപേണ കരോതു യജ്ഞരൂപേണ കരോതി ചേത് കഹ ലാഭ भवतः आनन्दः भवति तेन तेषामपि स आनन्दः भवति विश्वं सम्पूर्णम् आनन्दमयं भवति स्व आनन्दः अपि भवति प्रपञ्चस्य आनन्दः अपि भवति किम् एकमेव आधारं यज्ञरूपेण कार्यं करोतु यज्ञमित्युक्ते किं प्राणस्य प्राधान्यं दत्वा प्राणानां प्राधान्यं दत्वा कार्यं करोतु विषयाणां प्राधान्यं दत्वा न करोतु यत्किमपि कार्यं यदा करोति विषयस्य प्राधान्यं ददाति भवान् विषयस्य उपरि ध्यानं करोति टक् इति किं भवति तद् झट् इति किं भवति तद् तद् काम प्रति गच्छति किल विषयस्य उपरि यदा भवान् ध्यानं करोति वयं सर्वे ध्यानं कुर्मः ध्यानं विषयस्य उपरि अस्ति तस्मात् काम भवति काम यदा भवति मम इति भवति तदा तदेव गीतायाः आरम्भः खलु मामका पाण्डवाश्चैव तत्र ममत्वं यत्र आगच्छति मम इति यदा आगच्छति मम काम इति यदा आगच्छति काम किं भवति कामस्य यदा अवरोधः भवति क्रोधः आगच्छति काम यदा न सम्भवति क्रोधः आगच्छति एवं मन्दं मन्दं तद् नाशं प्रति गच्छति तस्मात् ततः मोचनाय यज्ञरूपेण कार्यं करोतु യജ്ഞരൂപേണ കാര്യം കരണീയം ചെയ്ത് പ്രാണാനാം ഉപരി ചിന്തനം കരോതു പ്രത്യേകാര്യെ പ്രാണസ്യ പ്രാണാനാം പ്രാധാന്യം ദാതു തത് കഥം ജീവനെ പ്രാക്ടീസ് കരോമി പ്രാണായാമം കരോതു സ്വസ്യ പ്രാണവിഷയെ അവലോകനം കരോതു സ്വസ്യ അന്തരംഗേ അപ്പം ജീവ അസ്തി പ്രാണ അസ്തി ഈശ്വരീയ ചൈതന്യം അസ്തി തസ്യ ഉപരി ധ്യാനം കരോതു യഥാ ഭവാൻ തസ്യ ഉപരി ധ്യാനം കരോതി ഭവാൻ പ്രാക്ടീസ് കരോതി ഭവതഃ ജീവനം മന്ദം മന്ദം प्राणानां प्राधान्यं ददाति यदा प्राणानां प्राधान्यं ददाति भवतः कर्म सर्वमपि यज्ञरूपेण परिवर्तनं प्राप्नोति यदा यज्ञरूपेण परिवर्तनं प्राप्नोति भवान् आनन्दम् अनुभवति भवतः कारणेन एतस्य प्रपञ्चस्य आनन्दः प्रपञ्चस्य सम्पूर्णकारणेन भवतः आनन्दः सर्वकार्याणि तदेव किल तद् सम्भवति इति अर्थः तदेव अनेन देवान् भावयत ते देवाः वः भावयन्तु परस्परं भावयन्तः परं श्रेयः अवाप्स्यथ एवं प्राप्नुवन्ति एवं लभत इत्यर्थः अत्र सन्धिः अस्ति भावयतानेन भावयत अनेन अ अ इति अस्ति अ प्लस् अ भवति चेत् आ इति आगच्छति इत्युक्ते सवर्णदीर्घसन्ति तस्य नाम अनन्तरमस्ति देवा देवा भावयन्तु देवाः भावयन्तु विसर्गसन्धि अस्ति भावयन्त इति अस्ति तत्र निजन्तम् इति वदति निच् रूपम् इति अस्ति भू इति धातु निच् अधिकं शत्रु इति प्रत्ययः शत्रु शानच् इति प्रत्ययद्वयमस्ति तत्र शत्रुप्रत्ययः तत्सर्वं मिलति चेत् भू निच् शत्रु भावयन्त इति रूपम् आगच्छति एवं तत्र कानिचन व्याकरणकार्याणि अपि तत्र दत्तमस्ति अन्वयः अपि अस्माभिः दृष्टः एकवारं श्लोकं दृष्ट्वा वयं समापयामः देवान् भावयतानेन देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः परस्परं भावयन्त श्रेयः परमवाप्स्यथ श्रेयः परमवाप्स्यथ समापयामः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः